ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໂຄວິດ-19 ສາມາດບຸກລຸກຄົນທີ່ເປັນມັນແລ້ວຫຼືບໍ່ ແລະອາດຈະມີສາຍພັນໃໝ່ບໍ່ ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທີ່ອາດຈະມີໂຄວິດ-19 ຫວນກັບຄືນມາບຸກລຸກລັດວິກຕໍເຣຍຄືນໃໝ່ ເພາະລັ ດວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 3 ລາຍ ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງ 3 ບໍລິສັດທີ່ສຳຄັນ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ຈົ່ງເລັ່ງລັດການເປີດຄືນໃໝ່ເສດຖະກິດວິກຕໍເຣຍ ວິກຕໍ ເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເລັກນ້ອຍຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ນີ້ເປັນການໃຫ້ຄວາມຫວັງທີ່ວ່າການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ອາດຈະຖືກຜ່ອນຜັນຕາມເວລາທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ລັດວິກຕໍເຣຍ ແນ່ແທ້ ມີຄົນ ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ 3 ລາຍ ໂດຍທີ່ມີຄົນໜຶ່ງຕາຍຍ້ອນ ແລະກໍມີກໍລະນີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈຸດທີ່ຕິດແປດນັ້ນ ມີຢູ່ 10 ລາຍ ຈາກກ່ອນນີ້ 13 ຄົນ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ກຳລັງໄຕ່ຕາມກວດເບິ່ງສິ່ ງໜຶ່ງທີ່ເປັນຄ້າຍກັບວ່າແມ່ນໂຄວິດ-19 ທີ່ແປກໆ ຄືບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນກັນ ວ່າເຖາະ ນີ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ແລ້ວຖືກກວດເຫັນເປັນໃໝ່ອີກ ນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນ ແລ້ວເປັນໃໝ່ອີກ ວ່າເຖາະ ທ່ານ Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ The case is being managed very cautiously uh, and further investigations are ongoing so it's through an abundance of caution that we're assuming that that is a positive case rather than that person shedding the virus sometime after their original infection uh, there have been very very few reported cases of reinfection around the world uh, but and and it's also the case that uh, persistent shedding over a long period of time can be a feature of this virus uh ກໍລະນີນັ້ນຖືກມອງເບິ່ງໂດຍຄວາມລະມັດລະວັງຢູ່ ວ່າຊັ້ນ ແລະມີຢູ່ວ່າ CEO ຂອງບໍລິສັດອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ອັນມີດ້ວຍ Wesfarmers ທະນາຄານ Commonwealth Bank ແລະ BHP Billiton ອອກຂໍ້ຄວາມຮ່ວມກັນອອກມາ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ຈົ່ງເປີດເສດຖະກິດລັດວິກຕໍເຣຍຄືນໃໝ່ ສານການຮຽກຮ້ອງນັ້ນເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຄ້ຳຈູນໄວ້ໄດ້ ແລະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການໃຫ້ຄົນງານກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະເປັນຂັ້ນໆ ແລະໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການກິດຈະການຕ່າງໆແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຂະແໜງການຄ້າ retail ຂອງລັດວິ ກຕໍເຣຍ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເປີດໄດ້ຄືນໃໝ່ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້

ການທີ່ປະຊາຊົນລັດວິກຕໍເຣຍມີປາກມີສຽງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍປີ້ນຄືນການທີ່ພວກເພິ່ນຕັດສິນໃຈໃຫ້ຄົນ 500 ຄົນໄ ປຊົມເບິ່ງການແຂ່ງຂັນມ້າໃນສະໜາມແຂ່ງມ້າ ຂອງທ້າຍສັບປະດານີ້ ກ່ອນນີ້ລັດຖະບານ Andrews ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງມ້າ ແລະ ຄົນທີ່ພົວພັນໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນມ້າໄດ້ຢູ່ທີ່ສະໜາມແຂ່ງມ້າ Moonee Valley ຂອງນະຄອນແມ ລເບີນ ໃນມື້ວານນີ້ ແລະ ມື້ນີ້ 24 ຕຸລາ 2020 ແຕ່ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍນັບເປັນຫຼາຍຮ້ອຍ ອັນມີດ້ວຍຄົນດັງ ໃຊ້ໂຊຊຽວມີເດຍສອບຖາມວ່າເປັນຫຍັງໃຫ້ຄົນທີ່ໄວ້ອາໄລພຽງແຕ່ 10 ຄົນໄປຊາປະນະກິດສົບໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ຄົນ ເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄປຊົມເບິ່ງການແຂ່ງຂັນມ້າຢູ່ໃນສະໜາມແຂ່ງມ້າໄດ້

ສຳລັບລັດເຊົາອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ແມ່ນກຳລັງຢາກໃຫ້ມີການໄປມາຫາສູ່ກັນກັບນິວຊີແລນ ຄືໃຫ້ຄົນເດີນທາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກຄວາຣັນຕີນສຳລັບຂາໄປ ແລະ ກັບຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາແລ້ວ ນີ້ ເຊົາອອສເຕຣເລຍຍົກເລີກການຈຳຕ້ອງຄວາຣັນຕີນສຳລັບຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກນິວຊີແລນ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມີການບິນໄປມາຫາກັນກັບລັດເຊົາອອສເຕຣເລຍໂດຍກົງໄດ້ ແຕ່ການໄປຍັງນິວຊີແລນຈາກ ເຊົາອອສເຕຣເລຍ

where we are at the moment. So ທ່ານຢາກເຫັນນັ້ນຈະມີການປ່ຽນແປງ ຈາກແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນໃນລັດ New South Wales ເຖິງ 300 ຄົນສາມາດໄປຮ່ວມກິດຈະການຕ່າງໆໃນດ້ານສາສະໜາ ນີ້ເປັນດັ່ງນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ນຳສາສະໜາຕ່າງໆວິພ າກວິຈານການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກົດເກນກ່ຽວກັບພະນັກງານ gyms ຕ່າງໆກໍຖືກຜ່ອນຄາຍລົງ ທີ່ຕ້ອງມີຜູ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຄື COVID safety marshal ເມື່ອມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນຢູ່ໃນຈິມ ໃນໄລຍ ະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາຂອງວັນທີ 21 ແລ້ວນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສອງລາຍທີ່ຕິດແປດກັນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ມີ 8 ຄົນຖືກຄວາຣັນຕີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມຢູ່ Brad Hazzard ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ

ໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ກ່ອນທີ່ຈະມີການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ Queensland ນັ້ນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ 1 ລາຍ ຄືໃນວ່າງກ່ອນນີ້ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ກົດການມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ກຳປັ່ນສິ ນຄ້າໃນພາກເໜືອຂອງກຸງ Brisbane ອາດມີໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ Steve Miles

ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ຈັກລັກສະນະ genome ຂອງໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮືອຈຳນວນໜຶ່ງໃນກຳປັ່ນນັ້ນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ກຳປັ່ນນັ້ນຈອດຢູ່ໃນທະເລຂອງ Mooloolaba ທີ່ Sunshine Coast ຂອງ Queensland ພາຍຫຼັງທີ່ທາງການ Queensland ຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃ ຫ້ມັນແທບຈອດ ໃນທ່າກຳປັ່ນໄດ້ ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ